ຄືອາຫານປະເພດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ໂລກທີ່ວ່ານີ້ກໍຄື ໂລກເສັ້ນເລືອດຕີບໃນຫົວໃຈ ໂລກເສັ້ນເລືອດຕີບສະໝອງ ໜິ້ວໃນຖົງບີ ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ມະເຮັງຕ່ອມລູ ກໝາກ ອາຫານຍຶ່ງທ້ອງ ຜະໜັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ໂລກຂໍ້ອັກເສບຕ່າງໆ ເຊິ່ງໂລກພະຍາດທັງໝົດນີ້ມາຈາກການກິນໄຂມັນນັ້ນເອງ ບາງຄົນບອກວ່າ ໄຂມັນໃຫ້ພະລັງງານສູງ ແມ່ນແລ້ວ ຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົານັ້ນຈະບໍ່ແຂງແຮງຖ້າບໍ່ມີໄຂມັນ ໄຂມັນຄືພະລັງງານທີ່ເກັບສະສົມໄວ້ ແຕ່ບັນຫາຢູ່ບ່ອນວ່າ ເຮົາກິນໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະໄຂມັນທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກຳຈັດໄດ້ຍ າກ ຖ້າຈະປຽບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກັບລົດ ຖ້າເຮົາເອົານ້ຳມັນແອັດຊັງໄປໃສ່ລົດເກັງທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນ ລົດຈະມອດແນ່ນອນ ເພາະບໍ່ແມ່ນຈັກແອັດຊັງ ນັ້ນກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ໄຂມັ ນຈາກສັດມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະປັບໂຕໄດ້ໃນໄລຍະທຳອິດກໍຕາມ ແຕ່ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ທົນທານຕໍ່ນ້ຳມັນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ດົນ ເມື່ອຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງເຮົາ ເກີ ດຄວາມເສຍຫາຍ 90 ເປີເຊັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຕັບ ຫຼື ໝາກໄຂ່ຫຼັງຢຸດເຮັດວຽກ ນັ້ນກໍຊ້າໄປແລ້ວ ແລະ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກເຈັບເອິກກໍຕໍ່ເມື່ອເສັ້ນເລືອດທີ່ໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຫົວໃຈຕີບແລ້ວເກືອບ 80 ຫຼື 90 ເປີເຊັນ ຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນ ໃຈກໍຄື ໄຂມັນທຳລາຍຮ່າງກາຍໄດ້ແນວໃດ ໄຂມັນເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃນຮ່າງກາຍແຂງຕົວ ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດບໍ່ສາມາດນຳເອົາອົກຊີເຈນໄປຫຼໍ່ລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ ເມື່ ອໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂຸ້ນ ແລະ ໜຽວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດນັ້ນຊ້າລົງ ເມັດເລືອດແດງກໍຈະໂຕເປັນກ້ອນ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດບໍ່ສາມາດໄຫຼຜ່ານເສັ້ນເລືອ ດຝອຍຂອງເຮົາໄດ້ສະດວກ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຮັບອົກຊີເຈນໜ້ອຍລົງ ເຊລໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຖືກທຳລາຍ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດໄດ້ ປົກກະຕິໄຂມັນຈະ ມີຄໍເລສເຕີຣໍຢູ່ນຳ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນີ້ແຫຼະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂອງເຮົາເສຍຫາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຜະໜັງເສັ້ນເລືອດຈະຄ່ອຍໆຖືກທຳລາຍເທື່ອລະຊັ້ນເທື່ອລະຊັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕີບຕັນຈົນເລືອດໄປລ້ຽງໃນຫົ ວໃຈ ຫຼື ສະໝອງບໍ່ທັນ ເຮັດໃຫ້ຄົນນັ້ນຫົວໃຈວາຍຕາຍ ຫຼື ເປັນອຳມະພາດໄດ້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຍ່ອຍໄຂມັນຈະມີສານບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ສານເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປທຳລາຍລຳໄສ້ ເປັນສາເຫດ ໃຫ້ລຳໄສ້ອັກເສບ ແລະ ເປັນມະເຮັງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແຕ່ຖ້າກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານເຄື່ອນໂຕໄດ້ໄວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສານກໍ່ມະເຮັງໃນອາຫານນັ້ນມີເວລາເກີດປະຕິກິລິຍາກັບລຳໄສ້ ຂອງເຮົາໄດ້ໜ້ອຍລົງ ນອກຈາກນີ້ ໄຂມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເຊລຂອງພູມຕ້ານທານຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ສະດວກ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢ້ານວ່າຈະເປັນໂລກເບົາຫວານ ໄຂມັນຈະທຳລາຍການເຮັດວຽ ກຂອງອິນຊູລິນ ຊຶ່ງເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເປັນໂລກເບົາຫວານໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງລົດການກິນໄຂມັນໃຫ້ນ້ອຍລົງ ທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍໆກໍຄືເຂົ້າໜົມຈຳພວກເນີຍ ເນີຍປອມທີ່ໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານກິນ ຫຼືນ້ຳມັນສະລັດ ເຄື່ອງເທດເຫຼົ່ານີ້ບັນຈຸໄຂມັນຫຼາຍ ສ່ວນຊີ້ນສັດ ເນີຍແຂງ ໄຂ່ ແລະ ນົມມີໄຂມັນ 50 ເຖິງ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ວິທີກິນທີ່ຖືກຕ້ອງກໍຄື ເມື່ອກິນໄຂມັນ ໃຫ້ເຮົາກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານ ແລະ ຖົ່ ວຊະນິດຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະອາຫານປະເພດນີ້ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍລົດປະລິມານໄຂມັນລົງໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນທຸກມື້ນີ້ມີໄຂມັນປະສົມຢູ່ນຳຫຼາຍ ພໍ່ຄົວໃນຮ້ານອາຫານບໍ່ສົນໃຈ ວ່າ ໄຂມັນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼືບໍ່ ສົນໃຈແຕ່ວ່າອາຫານນັ້ນແຊບຫຼືບໍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງຕົວເອງເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງໃຫ້ຫັນມາກິນຜັກໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຍັງບໍ່ຊ້າເກີນໄປ ການ ປ່ຽນແປງນີ້ຈະສົ່ງຜົນດີແກ່ທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ ສຳລັບທ່ານທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ລອງລົດການກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ຫັນມາກິນຜັກໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນຄວ າມແຕກຕ່າງພາຍໃນ 2 ຫຼື 3 ອາທິດ ຂໍຝາກລົງທ້າຍໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ເນີຍຈະປະກອບມີໄຂມັນ 98 ຫາ 100 ເປີເຊັນ ຊີ້ນໝູ ຫຼື ຊີ້ນງົວມີ 65 ຫາ 80 ເປີເຊັນ ສຳລັບຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກຫົວໃຈ ຄວາມດັນສູງ ແລະ ເບົາຫວານ ນີ້ຄືຜົນ ທີ່ມາຈາກການມີໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍລາທ່ານໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸ ຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

Road Singapore 298186 ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພົບກັນອີກສຳລັບເທື່ອນີ້ໃນຊ່ວງຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ໃນລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ຄືກັນກັບທຸກໆມື້ທີ່ຜ່ານມາ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຢຊູ ໃນຂະ ນະທີ່ພຣະອົງຍັງຊົງມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກນີ້ເມື່ອ 2,000 ປີກ່ອນ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ເພາະການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຄືຫົວໃຈຂອງການມາໃນໂລກນີ້ຂອງພຣະອົງ ຕາມພະຍາກອນທີ່ກ່າວໄວ້ເມື່ອຫຼາຍຮ້ອຍປີກ່ອນການມາ ບັງເກີດໃນໂລກນີ້ຂອງພຣະເຢຊູ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ແບກຄວາມເຈັບໄຂ້ຂອງພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ແລະ ຫອບເອົາຄວາມເຈັບປວດຂອງເຮົາໄປ ເຊັ່ນການຮັກສາໂລກພະຍາດໃຫ້ແກ່ປະ ຊາຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ພຣະອົງຊົງເຮັດການອັດສະຈັນເໜືອທຳມະຊາດ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງເຮັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພື່ອພຣະອົງເອງ ແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນການຮັກສາໂລກ ໄລ່ຜີອອກ ການເອີ້ນຄົນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະ ໃຫ້ຊີວິດແກ່ເຂົາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ໃນພຣະຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເອົາໄວ້ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເດີນທາງໄປແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ໝູ່ບ້ານເພື່ອສັ່ງສອນ ພວກເຂົາທັງຫຼາຍ ພຣະອົງຊົງປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງໃນເລື່ອງແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງຮັກສາໂລກ ແລະ ຄວາມເຈັບປ່ວຍທຸກຢ່າງຂອງຄົນເພື່ອໃຫ້ເຊົາ ເມື່ອພຣະອົງຊົງເຫັນຄົນເ ຫຼົ່ານັ້ນທີ່ທຸກທໍລະມານ ພຣະອົງກໍຮູ້ສຶກອີ່ໂຕນ ແລະ ສົງສານພວກເຂົາຫຼາຍ ເພາະພວກເຂົາຕ່າງກໍກັງວົນ ແລະ ຂາດທີ່ເພິ່ງ ຄືກັນກັບແກະທີ່ຂາດຜູ້ເບິ່ງແຍງ ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍເຫັນຫຼືບໍ່ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເຮັດໜ້ າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ເພາະວ່າຄວາມເມດຕາສົງສານທີ່ເຫັນປະຊາຊົນກຳລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກໂລກຮ້າຍຕ່າງໆ ເຊື້ອໂລກ ແລະ ຄວາມຕາຍນັ້ນມາຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເຮົາທີ່ໄດ້ລະເມີດ ຕໍ່ຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະເຈົ້າ ມານຊາຕານຈຶ່ງເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍມາສູ່ໂລກຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອມະນຸດເຮົາປະພຶດໂຕໃນການກິນ ດື່ມ ແລະ ເມີນເສີຍຕໍ່ກົດເກນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ນີ້ກໍເປັນການບໍ່ເຊື່ ອຟັງຕໍ່ຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຮ່າງກາຍນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາກໍຄວນຮັກສາຮ່າງກາຍນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ໃນການຮັກສາໂລກຂອງພຣະເຢຊູນັ້ນ ມີຕົວຢ່າງຢູ່ໃນພຣະທຳຄ ຳພີ ເຊິ່ງໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງ ແລະ ເຫດການທີ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ກະທຳໄວ້ ພຣະອົງຊົງຮັກສາຄົນທີ່ເຈັບໄຂ້ ເປັນໂລກຂີ້ທູດ ຮັກສາຜູ້ຍິງທີ່ເລືອດຕົກ ຄົນຫູໜວກ ຕາບອດ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພຣະເຢ ຊູຊົງຮັກສາທຸກໆຄົນ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ເລືອກວ່າຄົນນັ້ນແມ່ນໃຜ ຫຼື ມາຈາກໃສ ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງ ແລະ ຮ້ອງຂໍຕໍ່ພຣະອົງ ພຣະອົງກໍມີໃຈເມດຕາ ແລະ ຮັກສາພວກເຂົາໃຫ້ເຊົາພະຍາດ ຫຼື ບາງເທື່ອແມ້ແ ຕ່ຄົນທີ່ບໍ່ຂໍກໍຕາມ ແຕ່ເມື່ອພຣະອົງຊົງເຫັນ ພຣະອົງກໍຈະຊ່ວຍຮັກສາຄົນເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນສະໄໝນັ້ນທີ່ສັງຄົມລັງກຽດກໍຄືໂລກຂີ້ທູດ ຖ້າຫາກຜູ້ໃດເປັນພະຍາດຊະນິ ດນີ້ ເຂົາຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກໝູ່ບ້ານ ຜົວເມຍຕ້ອງພັດພາກຈາກກັນ ລູກຈະຕ້ອງພັດພາກຈາກພໍ່ແມ່ ເຂົາຕ້ອງຖືກໄລ່ອອກຈາກບ້ານນັ້ນ ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ຈະຕ້ອງອອກໄປຢູ່ນອກເມືອງ ໄປຢູ່ກັບຄົນທີ່ເປັນໂລກ ແບບດຽວກັນ ແນ່ນອນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກຈະເຂົ້າໄປໃກ້ ຫຼື ຈັບບາຍ ເວລາໄປໃສກໍຕ້ອງນຸ່ງເສື້ອຂາດໂສ້ງຂາດ ແລະ ຮ້ອງບອກຄົນຕາມທາງວ່າ ບໍ່ສະອາດ ບໍ່ສະອາດ ຄົນທີ່ເປັນຂີ້ທູດນັ້ນເປັນຕາໜ້າອີ່ຕົນ ແລະ ໜ້າເ ວທະນາຢ່າງຍິ່ງ ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ທໍລະມານໃນຮ່າງກາຍ ເພາະຊີ້ນໜັງມັນມຶນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ມືຕີນກໍກຸດເຂົ້າ ຄົນຂີ້ເຮື້ອນ ຫຼື ຂີ້ທູດ ນອກຈາກຈະເຈັບກາຍແລ້ວ ຍັງຖືກທຳຮ້າຍທາງດ້ານຈິດໃຈ ແບບຕ າຍທັງເປັນ ຈາກຄົນຜູ້ອື່ນອີກດ້ວຍ ເພາະບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສັງຄົມ ຖ້າເຮົາຈະປຽບທຽບໂລກຂີ້ທູດກັບໂລກໃນສະໄໝນີ້ ກໍໜ້າຈະຄືກັນກັບໂລກເອດ ໃນສະໄໝກ່ອນບໍ່ມີຢາຮັກສາ ຄືກັບໂລກເອດໃນສະໄໝນີ້ ທີ່ບໍ່ມີຢາຮັກສາຄືກັນ ພະຍາດຂີ້ທູດສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ໂລກນີ້ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ໂດຍການສຳຜັດຄືກັນ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງມີທັດສະນະຕໍ່ຜູ້ທີ່ປ່ວຍ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ແນວໃດ ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດລົງມາຈາກໂນ ນພູ ຝູງຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກໍນຳພຣະອົງໄປ ແລະ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຂີ້ທູດກໍໄດ້ເຂົ້າມາກາບລົງ ແລະ ທູນພຣະອົງວ່າ ນາຍເອີຍ ທ່ານພໍໃຈກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດີສະອາດໄດ້ ຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນຂີ້ທູດຄົນນີ້ໄ ດ້ເຂົ້າໄປຫາພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າພຣະອົງຄົງຈະສາມາດຮັກສາເຂົາໄດ້ ແລະ ເຂົາໄດ້ຖ່ອມໂຕລົງຮ້ອງຂໍພຣະອົງ ແລະ ຍົກຍ້ອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ພຣະເຢຊູຊົງເມດຕ າສົງສານຄົນຂີ້ທູດຄົນນັ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງຍື່ນມືໄປຈັບຄົນຂີ້ທູດຜູ້ນັ້ນ ຕາມກົດປະຕິບັດຂອງຄົນໃນສະໄໝນັ້ນ ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນໂລກຂີ້ທູດໄປຊູນຄົນທີ່ເປັນໂລກຂີ້ທູດນັ້ນບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ສົນໃຈກັບສິ່ງເ ຫຼົ່ານັ້ນ ກົດຂອງພຣະອົງມີຢ່າງດຽວຄື ກົດແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາເທົ່ານັ້ນ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພຣະອົງທີ່ລົງມາໃນໂລກຄືຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດ ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຢຊູຄືແບບຢ່າ ງອັນດີຂອງພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ປັດຈຸບັນນີ້ໂລກທີ່ສັງຄົມລັງກຽດແມ່ນໂລກເອດ ຫຼື ໂລກຂີ້ທູດຢູ່ໃນບາງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະປະຕິບັດໂຕແກ່ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໃດ ນີ້ຄືຄຳຖາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະຕ້ ອງຕອບດ້ວຍຕົນເອງ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດກັບຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດກວ່າ ໃນບ້ານເມືອງຂອງເຮົາມີຫຼາຍຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີບົດຮຽນຝ່າຍຈິດວິນຍານສຳລັບພວ ກເຮົາທຸກຄົນ ຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນຂີ້ທູດ ເປັນໂລກຮ້າຍແຮງ ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືນກັບບາບທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຈິດສຳນຶກທີ່ດີນັ້ນຊຶມ ແລະ ກໍຫາຍໄປ ຫຼາຍຄົນເຮັດຜິດຄືກັບວ່ າບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເຮັດໄປໂດຍອາລົມຮ້ອນຊົ່ວຂະນະໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາກາຍເປັນຄົນຜິດ ຫຼື ຄົນທີ່ໂຫດຮ້າຍໄດ້ ໂລກບາບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີໃຜສາມາດຮັກສາໄດ້ ນອກຈາກຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຂົ້າມາສຳຜັດກັບຊີ ວິດເຮົາ ຈຶ່ງຈະສາມາດເຊົາເປັນພະຍາດແບບນີ້ໄດ້ ພຣະອົງສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ ເມື່ອເຮົາຍອມຮັບເອົາພຣະອົງ ຄືນກັບທ່ານໝໍທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງວ່າ ຫາກເມື່ອໃດທ່ານມີໃຈອຽງໆໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍພຣະເຢຊູໃຫ້ຊ່ວຍໄດ້ ມື້ນີ້ເວລາຂອງເຮົາກະໝົດອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງ ພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສ ສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງ ທ່ານທຸກໆຄົນ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃ ນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍກ ານຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງ ພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວ ສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ